ວິທະຍາສາດດ້ານຄອມພິວເຕີແມ່ນລວມຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວໄວທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມີການກະປະມານກັນວ່າ ວຽກງານຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານໜ້າວຽກຈະໄຂຂຶ້ນໃນທົດສະວັດໜ້ານີ້ ແຕ່ເບິ່ງ ຄືວ່າພວກແມ່ຍິງຈະເຂົ້າຮັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ພຽງແຕ່ພາກສ່ວນໜ້ອຍໆສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ນັກຂ່າວຂອງ VOA ຈູນ ໂຊ ມີລາຍລະອຽດຕື່ມກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໂດຍສະເພາະທີ່ໄດ້ອອກແບບມາ ເພື່ອເຮັດໃ ຫ້ການແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງເພດນີ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ຫາກັນ Carol Pearson ຈະເປັນຜູ້ບັນລະຍາຍ ເຊິ່ງໄຊຈະເລີນສຸກຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ນາງ Nidhi Alani ນັກຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນທີ່ກຳລັງກ້ າວຂຶ້ນປີທີ 4 ຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ ໄດ້ສ້າງເວັບໄຊຂຶ້ນມາທີ່ເອີ້ນວ່າ Politeens ກັບເພື່ອນຮ່ວມທີມນ້ອຍໆຂອງນາງ

ເພື່ອເປັນບ່ອນພົບປະຫາລືກັນ ເຊິ່ງສະໜອງເວທີໃຫ້ແກ່ພວກໄວລຸ້ນທີ່ຢາກອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງບັນຫາການເມືອງທີ່ພວມມີຢູ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ ເວັບໄຊອີ ກອັນໜຶ່ງຈາກນັກຮຽນທີ່ກຳລັງຂຶ້ນຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 3 ນາງ Phoebe Hsu ແລະ ທີມຂອງນາງ ເອີ້ນວ່າ Reboot Reboot is the first of its kind, a comprehensive online database
ນາງຊູເວົ້າວ່າ ເວັບໄຊ Reboot ເປັນແບບທຳອິດອັນໜຶ່ງອັນດຽວທີ່ເປັນຖານຂໍ້ມູນຂອງແຫຼ່ງຕ່າງໆ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທ້ອງຖິ່ນ ອັນເປັນລະບົບອອນລາຍທີ່ສົມບູນແບບ ພວກນັກສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ພາກັນເຂົ້າຮ່ວມໃ ນສູນການສຶກສາພັກຮ້ອນທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງສະໜອງໂດຍໂຄງການພວກແມ່ຍິງຜູ້ຂຽນໂປຣແກຣມ ຫຼື Girls Who Code ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລນີ້ ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດເ ທັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ສ້າງໂຄງການອັນນີ້ຂຶ້ນມາ ທີ່ໄດ້ອອກແບບຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ພວກແມ່ຍິງໜຸ່ມນ້ອຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນວິທະຍາສາດດ້ານຄອມພິວເຕີ ບໍລິສັດ BSA

ມັນຈະມີຄວາມຕ້ອງການສູງຢ່າງແນ່ນອນສຳລັບວຽກງານວິທະຍາສາດດ້ານຄອມພິວເຕີ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດໝາຍວ່າພາຍໃນປີ 2024 ຈະມີວຽກງານກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດດ້ານຄອມພິ ວເຕີ 4 ລ້ານ 4 ແສນໜ້າວຽກ ທີ່ຈະຫາໄດ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຄາດກັນວ່າຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງລ້ານຕຳແໜ່ງຈະເປົ່າວ່າງ ສະນັ້ນແລ້ວ ພວກເຮົາຈຶ່ງຫວັງວ່າດ້ວຍໂຄງການ Girls Who Code ພວກເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍໃນການເ ຮັດໃຫ້ຕຳແໜ່ງເຫຼົ່ານັ້ນມີຜູ້ປະຈຳການ ແລະເຮັດໃຫ້ການແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງເພດໃນດ້ານຄອມພິວເຕີ ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າຫາກັນ ພວກນັກຮຽນມັດທະຍົມທີ່ເປັນຜູ້ຍິງຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນ ໄດ້ສວຍໂອກາດອັນດີນີ້ເ ຂົ້າຮ່ວມໃນສູນການສຶກສາຕ່າງໆ ແລະໂຄງການຫຼັງການຮຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ໂຄງການພັກຮ້ອນໄລຍະ 7 ສັບປະດາທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ມີຂຶ້ນສຳລັບພວກນັກຮຽນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີປະສົບປະການດ້ ານການຂຽນໂປຣແກຣມ I actually was exposed to a lot of different programming languages this summer.
We were able to create ນາງ Eleni ເວົ້າວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງໂປຣແກຣມຫຼາຍພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະດູຮ້ອນນີ້ ພວກເຮົາສາມາດສ້າງເກມຄອມພິວເຕີຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະອັນນັ້ນຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າ ຄັກຫຼາຍ ເພາະວ່າມັນເຫັນຜົນໄດ້ໃນທັນທີທັນໃດ ຄັນເຈົ້າໄດ້ສ້າງມັນແລ້ວ ເຈົ້າໄດ້ເຫັນຜົນຂອງມັນ ແລະອັນນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ພາກພູມໃຈຫຼາຍ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສະໜອງພວກນັກຮຽນດ້ວຍປະສົບປະ ການຕ່າງໆຢູ່ພາຍນອກ ເຊັ່ນວ່າການໄປທ່ຽວທັດສະນະສຶກສາຢູ່ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼືນາຊາ ແລະບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆ that they can see some of these women executives in real leadership positions where they can see how successful they are. ທ່ານນາງຟູຣູກີກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດໄດ້ພົບກັບພວກຜູ້ບໍລິຫານທີ່ເປັນແມ່ຍິງບາງຄົນ ປະຈຳການຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຂັ້ນຊີ້ນຳແທ້ໆ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຫັນເຖິງຜົນຂອງຄວາມສຳເ ລັດທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບໃນບົດບາດເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະມັນຈະສະໜອງແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພວກນັກຮຽນທັງຫຼາຍ

ແຕ່ຈິດໃຈຂອງຂ້ອຍໄດ້ປ່ຽນໄປໃນທາງທີ່ດີ ຄືວ່າຂ້ອຍໄດ້ພົບວ່າຂ້ອຍມີຄວາມມັກໃນດ້ານພວກຫຸ່ນຍົນ ແລະການຂຽນໂປຣແກຣມໃນພາສາ C++ ແລະຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າມີແຕ່ແນວຄິດທີ່ດີໆ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ
I had the time of my life I definitely become more confident as a person and in ສ່ວນນາງ Eleni ກໍເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກມ່ວນຫຼາຍໃນຊີວິດ ຂ້ອຍໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນແທ້ໆ ໃນຖານະເປັນຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ແລະ ໃນທັກສະຂອງຂ້ອຍ ແລະ ໃນດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເ ຕີໂດຍສະເພາະ ບັນດາຜູ້ຈັດແຈງໂຄງການຫວັງວ່າ ພວກນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການນີ້ ຈະນຳເອົາອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ ຕິດຕາມໄປນຳພວກເຂົາເຈົ້າໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຕໍ່ໄປເລື້ອ ຍໆ ໄຊ ຈະເລີນສຸກ VOA